वयं प्रथमाध्याये कति श्लोकान् पठितवन्तः नवदश नवदश नवदशश्लोकान् वयं पठितवन्तः अष्टादश वा इदानीम् अद्य उत्तमं
तदेव किल द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशपृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इदानीं गतसप्ताहे वयं तदेव चिन्तनं कृतवन्तः पूर्व एकैकस्य शङ्खनादस्य विषये वयं चिन्तनं कृतवन्तः खलु इत्युक्ते यदा कौरवाः शङ्खनादं कृतवन्तः तदानीं किम् अभवत् कोलाहलः अभवत् सर्वे मिलित्वा कोलाहलं कृतवन्तः तस्मात् सम्यक् किमर्थं करोति कारणं किं किमपि ते न कोऽपि ज्ञातुं न शक्नुवन्ति इत्युक्ते यदा अस्माकम् अन्तरङ्गे कौरवबुद्धिः आगच्छति कौरवबुद्धिः इत्युक्ते दुष्टबुद्धिः कौरवस्वभावाः गीता कुत्र चलति इति वयं पश्यामः अस्माकम् अन्तरङ्गे एव कदा चलति वेन् प्रतिदिनं प्रतिदिनं यदा प्रतिकार्यं यदा वयम् आरम्भं कुर्मः किमपि कार्यं यदा करणीयम् इति भवति कार्यस्य ആരംഭസമയേ അസ്മാകം അന്തരംഗേ ഏക യുദ്ധം ഭവതി കിമപി ഭവതു തത് तद् युद्धमेव वास्तविकतया किं महाभारतयुद्धं तत्र महाभारतयुद्धं क कैः सह अभवत् केषां मध्ये अभवत् केषां मध्ये कौरव पाण्डव एककुटुम्बस्य जनाः खलु ते सर्वे अपि एकस्य वंशस्य एकस्य कुटुम्ब एककुटुम्बकलहस्य कथा अस्ति महाभारतम् एककुटुम्बतः कियत् पर्यन्तं गच्छेत् कलहं कुटुम्बे यदा कलहं भवति किमर्थं कुटुम्बकलहविषये तत्र उक्तवन्तः पूर्वकाले इदानीमपि समाजस्य अत्यन्त न्यूनतम इत्युक्ते प्रथम यूनिट् इति यदस्ति तत् कुटुम्बमासीत् किल कुटुम्बमेव एकसमाजमासीत् पूर्वकाले कुटुम्बं पूर्वं वयं जानीमः जायिण्ट् फेमिलि इति कति जनाः भवन्ति गृहे अशीतिजनाः अथवा सप्ततिजनाः सेवेण्टि एय्टि जनाः आसन् एकगृहे एकं गृहम् इत्युक्ते एकं कुटुम्बमेव वस्तुतः अस्माकमपि कुटुम्बं बहु बृहत् एव वयं किं कृतवन्तः कुटुम्बतः दूरं दूरं दूरं दूरम् आगतवन्तः प्रथमं कुटुम्बे ऐ एय्टि जनाः आसन् अशीतिजनाः आसन् तदनन्तरं किम् अभवत् ओ सर्वैः सह मातुलः अस्ति मातुलानि सन्ति अनन्तरम् अन्य अन्यजनाः तेषां पुत्राः तदा वयम् अड्जस्ट् कर्तुं न शक्नुमः अहं मम पत्नी मम पिता मम माता मम पुत्राः तद् वयम् अन्ये एकत्र वासं कुर्मः इति प्रथमं ततः दूरं गतवन्तः तत्रापि अनन्तरं किम् अभवत् तत्रापि न शक्यते प्रथमं कः न शक्यते इति चिन्तितवन्तः पितामहः पितामही किल प्रथमं पितामहः पितामही इत्युक्ते वृद्धाः जनाः तान् बहिः प्रेषितवन्तः तेषां कृते ओल्ड् होम् अथवा अन्यत् किमपि वयं स्थापितवन्तः तदनन्तरं किम् अभवत् मातापिता अनन्तरं मातापिता तैः सह वासं कर्तुं न शक्नुमः तान् अनन्तरं दूरे त्यक्तवन्तः तदनन्तरं तदनन्तरं किम् इदानीं पुत्राः भवन्ति तेषां गृहं यदा भवति पुत्रः किं चिन्तयति मातापिता स्वस्य माता इत्युक्ते वयमेव अस्मान् बहिः स्थापयति एवम् अग्रे अग्रे अग्रे तदपि न पति पत्नी शिशुद्वयम् एव गृहे किन्तु कति प्रकोष्ठाः भवन्ति चत्वारः प्रकोष्ठाः पुत्रस्य एकः प्रकोष्ठः पुत्र्यः प्रकोष्ठः मम एवं भिन्नं भिन्नं जातं युद्धं किमर्थं स्थलं नास्ति एककुटुम्बे पूर्वं भवन्तः चिन्तयन्तु भवतां सर्वेषां मूलगृहे बहुजनाः आसन् गृहम् एतावत् बृहत् आसीत् वा अद्य भवतां गृहं कियत् बृहत् अस्ति तादृशबृहत् गृहं न आसीत् बृहत् इत्युक्ते बिग् बृहत् गृहं न लघुगृहमेव आसीत् पितामहस्य कृते अपि पितामह्याः कृते अपि पुत्राः प्रपौत्राः अथवा पत्नीगृहस्य जनाः पत्युः गृहस्य जनाः सर्वेषां कृते गृहे स्थानम् आसीत् सत्यम् इदानीं ഗൃഹം ബൃഹത് അഭവത് किन्तु स्थानं न्यूनम् अभवत् स्थानं कुत्र स्थानं गृहे न स्थानं कुत्र अन्तरङ्गे युद्धमपि कुत्र महाभारतयुद्धस्य कथां जानाति किल यदा पाण्डवाः कौरवाः इति पृथक् अभवत् तदनन्तरं कौरव पाण्डवानां कृते साक्षात् भगवान् गच्छति तत्र दूधः दूधं कर्तुं भगवान् गच्छति भगवान् प्रथमं पृच्छति अर्धराज्यं पृच्छति सः किम् उक्तवान् न पश्यतु अस्माकमेव अन्तरङ्गे स्थानमेव अहं वदन्नस्मि अस्माकम् अन्तरङ्गे स्थानमस्ति चेत् सर्वेषां कृते गृहे स्थानमस्ति अस्माकं मनसि स्थानमस्ति किन्तु यदा यदा स्थानं न्यूनं न्यूनं भवति धृतराष्ट्राः भवन्ति धृतराष्ट्रः इत्युक्ते कः अर्थः पूर्वम् उक्तवान् धृतं राष्ट्रे यस्य सः यः राष्ट्रे अत्यन्त इच्छां प्रकटयति राष्ट्रम् इत्युक्ते राज्यम् एकैकस्य राष्ट्रम् एकैकमस्ति अस्माकं राष्ट्रं किम् मम राज्य राष्ट्रम् अमेरिका पूर्णं नास्ति अहम् अमेरिका प्रेसिडेण्ट् नास्मि तदा अमेरिका मध्ये एक कौण्डी अपि नास्ति अस्माकं राष्ट्रं किम् अस्माकं गृहम् अथवा अस्माकं स्थानं किल एकैकस्य एकैकस्थानमस्ति किल तत् स्थानमेव अस्माकं राष्ट्रं तस्य स्थाने अत्यन्त अधिक आग्रहः स्थानं न त्यजति इदानीं वदति षष्टिवयः भवति चेत् षष्टिवयः अथवा अत्र अस्माकं एषः भागः अस्ति किल तत्र तत्र यदा अस्माकम् एतद् भवति तस्मिन् किं भवति जरा जरा नर इति भवति किल नर अत्र आगच्छति चेत् किं करणीयं वानप्रस्थं करणीयं वानप्रस्थमित्युक्ते किम् अथवा षष्टिवयः इति चिन्तयतु यदा षष्टिवयः भवति तदा अस्माभिः एतादृशकार्याणि सर्वाणि त्यक्तव्यानि किं कार्यं गृहं गृहकार्यं तादृशं एकैकं वयं चिन्तयामः किल तादृशकार्याणि यदा चिन्तयामः तत् इत्युक्ते दायित्वम् उत्तरदायित्वानि त्यक्त्वा अस्माभिः किं करणीयम् ईश्वरस्मरणं करणीय अथवा ईश्वरस्मरणं सर्वं पार्श्वे स्थापयतु किं करणीयम् अहं कः इति अन्वेषणं करणीयं हु एम् ऐ अहं कुतः आगतवान् अहं किमर्थं जीवनं करोमि मम जीवनस्य लक्ष्यं किम् अहं मनुष्यजन्म प्राप्तवान् किमर्थम् मनुष्यजन्म प्राप्ति अनन्तरम् अहं किमपि कुर्वन् अस्मि वा तदर्थं किं स्वस्य अन्तरात्मा इति यद्वदति तस्य निमित्तम् अन्वेषणं करणीयम् एतावत् पर्यन्तं वयं किं कृतवन्तः अस्माकं शरीरस्य अलङ्कारं कृतवन्तः खलु अस्माकं मनसि यद्यदिच्छति तत्सर्वं किल एत बृहत् गृहनिर्माणं करणीयं कृतवन्तः उद्योगम् आवश्यकं प्राप्तवन्तः भिन्नभिन्नधनसम्पादनं करणीयं कृतवन्तः किन्तु एकवारं मध्ये मध्ये चिन्तनीयम् अहम् एतत् सर्वम् अनुभोक्तुं भवामि वा न वा अहं न जानामि खलु इदानीं वा चिन्तयतु तदेव महाभारतयुद्धे अपि अस्ति महाभारतं यदा पठति पठामः अथवा गीतां यदा पठामः मम अन्तरङ्गे एव एतद् युद्धमस्ति इति चिन्तयतु यस्य अन्तरङ्गे धृतराष्ट्रः अस्ति यस्य अन्तरङ्गे दुर्योधनः अस्ति यस्य अन्तरङ्गे दुःशासनः अस्ति सर्वस्य वयम् अर्थं चिन्तनं कृतवन्तः किल सामान्यतया एकैकदुःस्वभावः अस्माकम् दुःस्वभावः दुर्योधनः इत्युक्ते अस्माकम् अत्यन्तबृहत् दुःस्वभावः दुर्योधनः इत्युक्ते सः एव तस्य पदस्य अर्थः अपि तदेव तस्य उपरि जयं प्राप्तुम् अतिकष्टम् युद्धे तस्य उपरि जयप्राप्तिः बहु कष्टम् इत्युक्ते कः अर्थः मम दुःस्वभावस्य उपरि एव मम कष्टं किल मम दुःस्वभावस्य उपरि प्राप्तुं मम कष्टं राजेश महोदयस्य दुःस्वभावस्य उपरि प्राप्तुं तस्य कष्टम् अवगतम् मम दुर्योधनः एव तस्य दुर्योधनः नास्ति किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु सामान्यतया इदानीं पश्यतु धूमपानं करोति यः धूमपानं न करोति सः बहु सरलतया वदति किमर्थं धूमपानं करोतु त्यजतु किल किन्तु सः न चिन्तयति तस्य दुःस्वभावः कः प्रथमविषयः सः मम दुःस्वभावः कः इति द्रष्टव्यं मम अन्तरङ्गे विद्यमानदुर्योधनः कः अन्येषां दुर्योधनं द्रष्टुं कष्टं नास्ति किल इदानीं वयम् अत्र दश पञ्चदश जनाः वयं स्मः वयम् अन्येषाम् अन्येषाम् एकद्विवारं पश्यामः चेत् वयम् अवगच्छामः अधिककालमेव नावश्यकं द्वित्रवारं सम्भाषणं करोतु सः बहु कोपिष्टः भवान् कथमस्ति कदापि अन्वेषणं कृतवान् वा गीता तदेव पाठयति इदानीम् अत्र वयम् एतेषु श्लोकेषु कस्य कृते अन्वेषणं कुर्मः स्वस्य मम अन्तरङ्गं प्रति वयं गच्छामः मम अन्तरङ्गे कः दुर्योधनः अस्ति वा नास्ति वा अस्ति इति निश्चितमेव नो चेत् वयं सर्वे भगवान् भवामः खलु मनुष्यः एव भगवान् भविष्यति अस्माकं हिन्दुतत्त्वशास्त्रे उक्तमस्ति भगवान् भवितुं शक्नोति केनापि तत् पृथक् किमपि नास्ति तदेक स्टेज् एव कथं भगवान् भवति अन्तरात्मा यदा शुद्धं भवति आत्मा सर्वेषां समानमेव तत्र कोऽपि भेदः नास्ति पश्यतु आत्मा तु सु तद् अत्यन्तं शुद्धम् अस्ति तत्र अन्यत् किमपि मालिन्यं न भवति तदेव भगवान् अपि तद् कुत्र अस्ति भगवान् कुत्र अस्ति अन्तरङ्गे अस्ति किन्तु जीवने कदापि एकवारम् अनुभूतवन्तः वा न वा सः एव प्रश्नः बहु सरलतया वयं वदामः भगवान् कुत्र अन्तः अस्ति सामान्य तत्सर्वं किञ्चिदपि कष्टं नास्ति वक्तुं किं कष्टमस्ति एकवारं जीवने अनुभवः जातः वा एकवारम् अनुभवः भवति चेत् पुनः सः पृष्ठतः न गच्छति इति वदति तथैव कोटिशः जन्म अनन्तरम् अहम् उक्तवान् किल एकस्मिन् दिने अशीति सहस्रं वा अशीतिकोटि वा जन्म अनन्तरमेव मनुष्यजन्म प्राप्नोति भिन्नभिन्नयोनि गत्वा जन्म प्राप्नोति इदानीं मनुष्यजन्म अस्ति इदानीं किमपि किमपि कृतवन्तः एकः इति चिन्तयतु अत्यन्तं भोजने महती इच्छा अग्रिमजन्मनि किं भवति भवन्तः एव चिन्ता किमपि भवेत् वराहः वा अथवा अन्यत् किं वृगः एतत् वृगोदरः इति वदति किल तादृश यत्किमपि भवितुम् अर्हता अस्ति मृगो एतत् किम् अस्ति तस्य तस्य उदरम् इव उदरमस्ति सर्वदा खादति किन्तु बहिः न दृश्यते किल त्रिशूर् मध्ये एकः आसीत् किल रप्पा इति एकः बहु खादति कोऽपि न जानाति द्रष्टुं बहु बृहत् किमपि नास्ति सामान्यमेव द्रष्टुं किन्तु सामान्यतया एकशतं द्विशतं लड्डु खादति सः तस्य भोजनमेव तथैव अले तद् तादृशं न एतद् अस्माकम् इच्छा एव मांसं खादितुम् अतीव इच्छा अस्ति इति चिन्तयतु अग्रिमजन्मनि मनुष्यः भवति वा सः अहं न वदामि स्वयं चिन्तयति मांसघातने अधिक इच्छा मनुष्यस्य कृते उक्तमस्ति वा मांसं नास्ति खलु मनुष्येण खादितुम् एकं वस्तु उक्तमस्ति किल एतावत् बृहत् गजः अस्ति सः मांसं खादित्वा आरोग्यसंरक्षणं करोति वा किल वयं वदामः किल मांसं न खादामः चेत् आरोग्यं न भवति खलु गजस्य आरोग्यं भवता अस्ति वा गजः मांसं खादति वा कुतश्चिदपि न एकैकस्य कृते एकैक आहारः उक्तः अस्ति किल गीतायामेव अस्ति के के आहाराः सन्ति किं किं खादितुं शक्यते किं खादति चेत् कीदृशस्वभावः आगच्छति स्वभावस्य बहु सम्बन्धः अस्ति एतस्य महान् सम्बन्धः अस्ति खादनस्य स्वभावस्य एकत् सर्वशवं खादति इति चिन्तयतु जटत्वं भवति भवति खलु शवस्य स्वभावः कः जडत्वमेव तत्र किमपि नास्ति तदा केवलं शरीरस्य पोषणमेव न जीवनस्य लक्ष्यं खलु केवलं शरीरस्य पोषणमेव करोति तदेव वयम् इदानीं कुर्मः तदेव अहम् उक्तवान् शरीरं भवतु शरीरस्य संरक्षणं करोतु किन्तु किञ्चित् अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु शरीरस्य अन्तः किमस्ति अस्माकं चिन्तनानि मनः चिन्तनानि एव मनः जानाति तु मनः इति वदति अस्माकं सर्वचिन्तनानि योजयति तदेव मनः मनः इति एकवस्तु अस्ति वा एकवस्तु द्रष्टुं न शक्नुमः यदा वयं शस्त्रक्रियां कृत्वा आपरेशन् कृत्वा पश्यामः मनः मिलति वा न मनः इति न मिलति किन्तु मनः अस्ति कारणं किं सैकाट्रिस्ट् अपि अस्ति मनोरोगः इत्यपि यथेष्टं भिन्नभिन्नरोगाः सन्ति लोके एकरोगः न मनसः बिभ्रान्तिकारणेन किं किम् आगच्छति लोकमेव भिन्नं भवति खलु तद् अस्ति एव अस्ति इति प्रूव् कर्तुं वयं स्वयमेव अवगच्छामः बहु दुःखं किमपि कारणं न जानामि अथवा बहु आनन्दः सन्तोषः तत्सर्वं कुत्र अनुभवामः मनसि खलु मनः अस्ति किन्तु मनः किं वस्तुतया यदा वयम् एकमेकम् एकं कुर्मः बहूनि चिन्तनानि अस्माकं चिन्तनानि मिलित्वा योजयामः चेत् तदे तदेव मनः दुःखमस्ति चेत् तस्य कारणं किम्
चिन्तनं किल मनः एव अस्माकं दुःखपूर्णचिन्तनानि अद्यकृतम् इति नास्ति तदेव कृत्वा कृत्वा कृत्वा एकैकबिन्दु स्थापयित्वा एव किं करोति एकचित्रं लिखति किल कम्प्यूटर् गत्वा पश्यति चेत् अवगन्तुं शक्यते एकचित्रं स्वीकृत्य लार्ज् करोतु अत्यन्तं बृहत् करोतु अन्ते किं दृश्यते बहु डौट् दृश्यते किल एकैकबिन्दुः एव बिन्दूनां संयोगेन वयं वक्तुमेव न शक्नुमः कदाचित् उत्तमरीत्या वयं बिन्दु स्थापयामः चेत् चिन्तनानि स्थापयामः चेत् कदाचित् बुद्धस्य चित्रम् आगच्छति अथवा कृष्णस्य चित्रम् आगच्छति शान्तस्वरूपम् आगच्छति किल अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि वयम् अस्माकमेव चिन्तनानि सुन्दरसुन्दरचिन्तनानि उत्तम उत्तमचिन्तनानि स्थापयामः एकस्मिन् दिने न സഹസ്ര ദ്വിസഹസ്ര ത്രിസഹസ്ര ലക്ഷശः ബിन्दूनां സമാഹരണേന एव एकं चित्रं भवति वयं सामान्यतया पश्यामः तादृशमेव लक्षशः चिन्तनानि प्रतिक्षणं किं किं गच्छति किल अस्माकम् अन्तरङ्गे प्रतिक्षणं कतिविधचिन्तनानि आगच्छन्ति इदानीमपि वर्गे उपविशति किं किं चिन्तयति किल गृहं गन्तव्यम् इति चिन्तयति कदा समापयति इति चिन्तयति अहं किमपि न जानामि इति चिन्तयति अहम् अवगच्छामि इति भिन्नभिन्नचिन्तनानि कतिचित् क्षणे क्षणे क्षणे क्षणे चिन्तनम् आगच्छति कुत्रापि भवतु भवान् तदर्थमेव वदति नामजपं करोतु किमर्थं भवान् प्रथमम् एकं स्नानं करोतु अनन्तरम् एकं दीपं ज्वालयतु किल अनन्तरं पाद्यं करोतु अर्घ्यं करोतु आचमनं करोतु अथवा पूजां करोतु सहस्रनामजपं करोतु सहस्रनामानि यदा भवान् वदन् भवति न्यूनातिन्यूनं तस्मिन् समये भवतः मनः तत्र तिष्ठति किल यदा वयम् अर्थमपि अवगच्छामः मीनिङ्ग् अपि अवगच्छामः तदा किं भवति मनः किञ्चित् अधिकं तत्र तिष्ठति अवगच्छति यदा किञ्चित् किञ्चित् अधिकम् अधिकं यदा वयं गच्छामः तदा अधिकम् अधिकं वयं लयं प्राप्नुमः तादृशकार्याणि कृत्वा मनः यदा शुद्धं करोति तदा किं भविष्यति मनसि अथवा अन्तरङ्गे तस्मिन् समये किं भवति शुद्धिः भवति किल തസ്മാത് യഥാ ശുദ്ധം ഭവതി മനഃ യഥാ മനസി യഥാ ശുദ്ധിः भवति तस्मिन् समये किं भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे सर्वविधकार्यार्थमपि किं भविष्यति स्थानं भविष्यति अवगतं वयं कुतः आरम्भं कृतवन्तः यदा कौरवाणाम् अन्तरङ्गे कौरवबुद्धिः यदा भवति कौरवबुद्धिः इत्युक्ते दुर्बुद्धिः यदा भवति तस्मिन् समये अस्माकम् अन्तरङ्गे किञ्चिदपि स्थानं न भवति अन्येषां कृते स्थानं नास्ति पूर्वं बृहत् कुटुम्बमासीत् कौरव कुरुवंशम् इत्युक्ते खलु के के आसन् पाण्डवाः अपि आसन् कौरवाः अपि आसन् ते बहु सन्तोषेण राज्यं पालयन्ति स्म किन्तु तत्र केचन ജനാനാം അന്തരംഗേ ദുർബുദ്ധി യഥാ ആരബ്ധ സർവം പ്രഥമം കുത്ര ആഗച്ഛതി
മനഃ अपि ततोपि अन्तरङ्गे अस्ति बुद्धि अस्माकं किल एतत् शरीरं वयम् अवगच्छामः शरीरस्य अन्तरङ्गे बहुविधचिन्तनानि अस्ति तदेव मनः इति उक्तवन्तः ततोपि पूर्वमस्ति बुद्धि बुद्धि किम् इति इदानीं वयम् अण्डर्स्टाण्ड् कर्तुं न शक्नुमः മലയാളഭാഷായാम् एकम् उत्तमपदं भवति मनस्सिलायि इति മനസ്സിൽ ആയി ഇത്യുക്തെ മനസ് മനഃ മനസः അന്തർ അന്തः ആഗച്ഛति മനസः अन्तः किम् आगच्छति इदानीं पश्यतु अत्र फलानि सन्ति फलानि स्यूते सन्ति कारणं किं स्यूतस्य यत् आकृतिः अस्ति तावदेव फलानि सन्ति इतोपि अधिकं फलानि सन्ति चेत् स्यूते कर्तुं शक्यते वा न बहिः गच्छति सैं शरीरं किम् इति वयम् अण्डर्स्टाण्ड् कुर्मः मनसि अस्ति तत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु बुद्धिः ततोपि बृहत् अस्ति अवगतं बृहत् इति केवलम् एतत् बृहत् न भिन्नभिन्नरीत्या बुद्धिः बृहत् अस्ति तस्मात् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः बुद्धिः ബുദ്ധി അനുഭവം കർത്തും ശക്നുമ തസ്യ സ്ഥലം പ്രതി യഥാ ഗച്ഛതി തസ്മാതേവ ബുദ്ധി ഇതി വധാമഹ വയം ചിന്തയാമ ബുദ്ധി ഇത്യുക്തെ കിം കേവലം ഇന്റലിജൻസ് ന ആ തദേവ തത്ര പുനഃ പുനഃ വയം യഥാ മനസഃ അപ്പി ഉപരി യഥാ ഗച്ഛാമഹ മനഃ അതിക്രമ്യ യഥാ ഗച്ഛാമഹ തഥാ ബുദ്ധി കിം ഇതി അനുഭവ ബുദ്ധേ അപ്പി അഗ്രേ അസ്തി കിം ईश्वरः अथवा आत्मा इति वयं वदामः किल भगवान् तद् यद् अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्ति तद् बुद्धि अपेक्षयापि अग्रे अस्ति कथम् अहम् अवगन्तुं शक्नोमि मनः किम् इत्येव अहं न अवगतवान् किल शरीरं किम् इत्येव न जानीमः भिन्नविषयः किल शरीरविषये सम्यक् अवगन्तव्यं शरीरं कियत् तिष्ठति त्रिकाले शरीरस्य ज्ञानमस्ति वा इत्युक्ते मम इदानीं पञ्चाशत् वयः अस्ति चेत् पञ्चाशत् वर्षपूर्वम् अहं नास्मि सत्यं फिफ्टि इयर् बेक् अहं नास्मि फिफ्टि इयर्स् अनन्तरमपि अहं नास्मि पञ्चाशत् वर्षानन्तरमपि अहं नास्मि कालत्रये अपि यत् नास्ति तत् स्थिरं न मध्ये आगच्छति किन्तु मम आत्मा इति अहं यद् वदामि तत् तदानीमपि आसीत् इदानीमपि अस्ति अनन्तरमपि भविष्यति एवं भिन्नभिन्न उदाहरणैः एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कारणम् अस्माकं केपासिटि तावदेव अस्ति यः मनसः अपेक्षया अग्रे अस्ति सः मनः बहु शीघ्रम् अवगच्छति केचन जनाः सन्ति किल मन मनसि भवतां मनसि किमस्ति इति ते पठन्ति हम्म। केवलं तेषां पुरतः गत्वा तिष्ठति चेत् पर्याप्तं ते वदन्ति स्कान् करोति एकवारम् अस्माकम् एतत् कृत्वा वदन्ति भवान् किं किं चिन्तयति ततोपि अग्रे गच्छन्ति केचन ऋषयः सर्वे तेषां बुद्धि ते किं वदन्ति तद् भविष्यति वाक्यं तस्य बुद्धिपृष्ठतः गच्छति वयं कथं गच्छामः अवगच्छति वयं क्रियायाः पृष्ठतः गच्छतु इति अहं वदामि इति चिन्तयतु അഥവാ अहं गच्छामि इति വദാമി वाक्यं श्रुत्वा वाक्यस्य അനുസരണം വയം कुर्मः वाक् यदस्ति तस्य पृष्ठतः वयं गच्छामः किन्तु ऋषीणां वैशिष्ट्यं किं वाक् अस्ति किल तेषां पृष्ठतः गच्छति तदेव शापम् इति सर्वं वदति किल अनुग्रहः शापः इति सर्वं वदति भवान् सम्यक् भवतु इति अनुग्रहं करोति चेत् वाक्यं तस्य पृष्ठतः यद् वाक्यं तस्य मुखतः गतं तस्य अर्थं तस्य पृष्ठतः आगत्य तत् करोति तथैव वाक्यस्य शक्तिः अस्माकं वा वाक्यस्य शक्तिः वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः पश्यतु गान्धीजी विषये वदति गान्धीजी स्वातन्त्र्य आन्दोलनकाले यदा फ्रीडम् एतद् वा चल चलति स्म तस्मिन् समये सः एकैकस्थानं गत्वा भाषणं करोतु स्वातन्त्र्यनिमित्तम् अनन्तरं सः वदति तत्र ये जनाः सन्ति भवतां हस्ते किं किम् अस्ति धनं അഥവാ കങ്കണാനി അഥവാ ഹാരം സർവമപ്പി അത്ര ഏതദർത്ഥം സമർപ്പയതു സർവജനാ സമർപ്പയന്തി സ്മ അല്ലെ ബഹു കഥാ വയം പഠിതും ശക്നുമ കിന്തു വയം വദാമഹ ചേത് കോപി സമർപ്പയന്തി വ പൂർവമേവ ജനാ ചിന്തയന്തി സഹ വദതി വ <laughs> ന സമർപ്പയന്തി കാരണം കിം വാക്യസ്യ മൂല്യം ആവശ്യം वृथा वाक्यस्य अहं वदामि चेत् मम गृहे मम पत्नी अपि न शृणोति इति चिन्तयति चेत् स्वस्य वाक्यस्य कियत् मूल्यमस्ति इति चिन्तयति स्वयम् अहं मम वाक्यस्य मूल्यं कथं कृतवान् अहं तत् करोतु इति वदति चेत् कर्तुं तत्र आज्ञाशक्तिः भवेत् खलु आज्ञाशक्तिपृष्ठतः त्यागः आवश्यकः नो चेत् न भविष्यति किल तदेव वाक्यस्य मूल्यं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एवं यस्य मनसः कण्ट्रोल् अस्ति ततोपि बुद्धिः कण्ट्रोल् अस्ति ते बहु कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र महाभारतकथायाम् अहं वयं तत् सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः तादृश कौरवपाण्डवयुद्धं चलति तत्र मनसः मनसि किं भवति तदा अस्माकम् अन्तरङ्गे एतादृशयुद्धं यदा चलति दुष्टाः न उत्तमाः पाण्डवाः मम वाक्यं शृण्वन्तु इत्युक्ते तत्र कः वदति भगवान् किल भगवान् सर्वेषाम् अन्तरङ्गे उपविश्य वदति कस्यापि अन्तरङ्गे सः नास्ति इति न कारण आत्मा अस्ति जीवति किल जीवः नास्ति चेत् कथं जीवति जीवः तु अस्ति एव किल प्राणाः सन्ति एव प्राणाः न सन्ति वयं जीवनं कर्तुं न शक्नुमः जीवः तु अस्ति भगवान् अस्ति यत्किमपि कार्यं भवान् करोतु प्रथमं भगवान् वदति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहं भगवान् प्रतिज्ञां कृतवान् पूर्वमेव यदा यदा धर्म उपरि आगच्छति अहं तत्र मां सृजामि सृजामि इत्युक्ते सृष्टि इति पदमस्ति तद् स्वयमेव अहम् अवतरामि तत्र किल यत्किमपि असमीचीनं कार्यं कर्तुं गच्छति यत्किमपि असत्यं कर्तुं गच्छति अधर्मं कर्तुं गच्छति अन्तरङ्गतः एकवारं वा वदति वा न वा न करोतु वदति खलु वदति सर्वेषामपि वदति पुनः वयं किं कुर्मः एकैकं शीट् तस्य उपरि स्थापयामः आच्छादनं कुर्मः कवर् वयम् एकैक कवर् कुर्मः तत् किं कवर् इति सर्वम् उपनिषत् मध्ये वदति खलु हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यत् सत्यम् इति अस्ति ईश्वरः इति अस्ति तस्य मुखं सर्वदा स्वर्णमयपात्रेण कवर् करोति वयं यदा पश्यामः किं दृश्यते स्वर्णमेव पश्यामः स्वर्णमित्युक्ते किम् अस्माकम् इच्छा अस्माकम् आग्रहः अस्माकम् अन्तरङ्गे सुवर्णस्य तदेव स्वभावः मोहः अस्माकं तस्य उपरि तत् तत् उद्घाटयतु भवान् यदार्थभवान् तत्र अस्ति कारणे एतत् वयं कति वर्षेभ्यः वयम् एतस्य पूरणं कुर्वन्तः स्मः सत्यम् एतत् स्वर्णं दृष्ट्वा एताम् इच्छां दृष्ट्वा वयं सर्वेपि तस्य पूरणाय एकैकस्य वयः चिन्तयतु षष्टि अथवा फिफ्टि अथवा फोर्टि किमपि भवतां वयः भवन्तः एव जानन्ति खलु जानन्ति वा तदपि विस्मृतु न जानाति खलु चिन्तयतु कदा आरभ्य अहम् एतत् पूरयितुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि अन्य किमपि न गीतां सर्वं स्थापयतु स्वयम् अहम् एतत् प्रापयितुं किं किं पठितवान् किं किं कृतवान् इदानीमपि प्रतिदिनं किं किं कुर्वन्नस्मि तस्य एकप्रतिशतं पायिण्ट् वन् प्रतिशतं स्वस्य अन्तरङ्गं ज्ञातुं प्रयत्नं करोति वा भगवन्तं सर्वं स्पर्शे स्थापयतु स्वस्य आत्मा इति वदति भगवान् इति वदतु ईश्वरः इति वदतु भवान् इति वदतु अहम् इति वदतु अहं कः इति ज्ञातुं हे अहमेवमेव चलन् चलन्नस्मि किल अहं जीवामि खलु प्रतिदिनं निद्रां करोमि अहं न जानामि अनन्तरं किं भविष्यति प्रातःकाले उत्तिष्ठामि तदनन्तरं सायङ्कालपर्यन्तम् अहं तत् करोमि तत् करोमि बहूनि कार्याणि कुर्वन् अस्मि पञ्चाशत् वर्षेभ्यः चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अहम् एवमेव चलन् अस्मि किन्तु एषः अहं चलति खलु अथवा अद्य प्राणं स्वीकरोति खलु सः अहं कः तस्य अन्वेषणमेव गीता तदेव अत्र भगवान् वदति एकैकश्लोकेपि पश्यतु पूर्वतनश्लोकेषु किम् उक्तवन्तः शङ्खः किल पाण्डवानां शङ्खः एकैकशङ्खः एकैकशङ्खस्य अपि एकैक अर्थः अस्ति अहम् उक्तवान् भगवतः शङ्खस्य किल भगवतः नाम तत्र किम् उक्तवान् सः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः कृष्णः इति न उक्तवान् तत्र ऋषिकेशः ऋषिकेशः इत्युक्ते कः अर्थः कृष्णः तस्य पदस्य अर्थः कः कृष्णस्य एव पर्यायमस्ति अन्य अन्यपर्यायं पदस्य अहं गतक्लास् मध्ये उक्तवान् इन्द्रियाणां ऋषिकाणाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणां जयं यः प्राप्तवान् सः इन्द्रियाणि कस्य नियन्त्रणे अस्ति सः सः एव कः कृष्णः सः एव ऋषिकेशः तदेव पदं तत्र उक्तवन्तः सः किम् उक्तवान् पाञ्चजन्यं पाञ्चजन्यम् इत्युक्ते शङ्ख शङ्खध्वनि किमर्थं पाञ्चजन्यम् इति नाम पञ्च अस्माकम् इन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियाणां नियन्त्रणं भवान् कृत्वा कथं कर्तुं शक्नोति उपासना करणीया भवतः अन्तरङ्गतः भवतः मूलाधारे या शक्तिः अस्ति तां शक्तिं भवान् उपासनया भवतः ध्यानेन प्राणायामेन केनापि मार्गेण भवान् यदा तस्य चलनं कारयति अथवा उपरि आनयति तदा किं करोति तद् षड् चक्राणि अपि वेदनं कृत्वा उपरि यद् सहस्रारपत्ने यदा शिवः पार्वती अथवा विष्णुः कृष्णः यत्किमपि यदस्ति तत्र आगच्छति तत् स्वस्य एव सा शक्तिः अस्ति किल तद् शास्त्रीयरीत्या सर्वं वदन्ति तद् एकैकशास्त्रे एकैकरीत्या वदन्ति तन्त्रशास्त्रे वदति यदा शिशुः जन्म प्राप्नोति तस्मिन् समये रोदनं करोति करोति वा न न करोति चेत् एव चिकित्सालये चेत् ताडयित्वा रोदनं कारयति यदा रोदनं करोति तदा तावत् पर्यन्तं शिशुः अस्म मातुः एतद् मध्ये कथं निद्रां करोति मातुः जठरे एव करोति खलु शीर्ष स्वाभाविकतया एव तदेव गीतायाम् आगच्छति पञ्चदशाध्याये ऊर्ध्वमूलमतः शाखं मूलं सर्वम् उपरि अतः शाखा मनुष्यस्य जन्म किल अस्माकं मूल मूल इत्युक्ते किं रूट् अस्माकं रूट् अत्र पादे वा अत्र वा सर्व अस्माकं सर्वविधनाडी कुत्र अस्ति ब्रैन् सर्वम् अत्र अस्ति किल इतः चलति इतः तदेव मूलं सर्वम् उपरि ऊर्ध्वमूलम् अधशाखाः पश्यतु एका शाखा एका एवमेव अधः शाखाः तादृशम् अस्ति अस्माकं शरीरं तत् कियत् सम्यक् वदति इति जानाति तादृशमेव भवान् यदा मातुः उदरे आसीत् तस्मिन् समये भवान् सम्यक् एव आसीत् खलु शीर्षासने एव आसीत् भवान् भवतः यदा भवान् बहिरागतवान् तदनन्तरं यस्मिन् समये सः रोदनं करोति तस्मिन् समये तस्य कम्प्लिट् तस्य यद् सहस्रारपद्मे यद् भवति या शक्तिः भवति तद् मूलाधारं प्रति गच्छति नो चेत् शिशुः न जीवति केचन वदन्ति तादृश अद्भुतशिशवः सन्ति रोदनमेव न कृतवन्तः तादृशशिशवः सन्ति केचन महापुरुषाणां यदा जीवनं पठति तदा भवन्तः पठन्ति तत्र एषः रोदनं न कृतवान् तस्य कारणम् इत्युक्ते सा शक्ति अधः गच्छति पुनः तस्य किं करणीयम् अस्माभिः उपरि आनेतव्यं तद् अधः गत्वा मूलाधारे एक सर्पाकृतिमध्ये सर्प एवं वर्तुलाकारेण भवति वर्तुल इत्युक्ते रौण्ड् सर्प यदा भवति त्रि वर्तुलं कृत्वा तस्य मस्तकम् अवर् तस्य अन्तः स्थापयित्वा स्वय स्वशरीरेण त्रिवृत्तं कृत्वा तस्य अन्तः स्वशिरः स्थापयित्वा निद्रां करोति इव सा शक्तिः भवति तस्मादेव अस्माकं हिन्दुपुराणे धे किं वदामि नागस्य बहु प्राधान्यमस्ति किल गृहे गृहे नागपूजां करोति अन्य नागाराधना महापुरुषाः सर्वे अपि लिखितवन्तः नागविषये भिन्नभिन्नस्तोत्राणि लिखितवन्तः तस्य कारणं किं तावत् प्राधान्यमस्ति नागस्य नागगीतानि श्रुतवन्तः बहु तद् चलति इव अन्तरङ्गतः तद् उपरि आनेतुं विद्यमानप्रयत्नः एव योगसाधनं तदेव तान्त्रिकसाधनं तदेव गीतायां वदति तद् भिन्नभिन्नप्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः उपरिष्टात् अथवा बहिस्तात् अन्तरङ्गं प्रति अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति अन्तरङ्गतः अन्वेषणस्य आरम्भं कर्तुं शक्नोति किल वदति किल अहम् इति पश्यति चेत् सर्वम् अहम् इति पश्यतु अवगतं यद्यत् प्रपञ्चे पश्यति सर्वम् अहम् इति पश्यतु अथवा किमपि अहं तत् किमपि नास्मि अहम् एतत् शरीरं न अहं मनः न अहं बुद्धिः न एवं नेति नेति नेति इति अन्तः गच्छतु उपनिषत् मार्गद्वयमपि पाठयेत् कथमपि वयं गन्तुं शक्नुमः तदेव अत्र एकैकसामान्यश्लोके अर्जुननिमित्तीकृत्य वयम् अवगच्छामः इव सः बोधयति तत् शङ्खनादम् इति तदर्थमेव उक्तवान् प्रतिशङ्खस्य इदानीं विवरणं कर्तुम् अस्माकमपि समयः न भवति अहम् उक्तवान् पाञ्चजन्यविषये शब्दः इत्युक्ते शब्दसाधना अस्ति शङ्खध्वनिः इत्युक्ते सर्वदा किं मङ्गलध्वनिः अस्ति खलु शङ्ख मङ्गलकार्यार्थमेव भवति साक्षात् शङ्खतः कां ध्वनि कं ध्वनिं वयं श्रोतुं शक्नुमः ॐ इति किल शङ्ख यः शङ्ख कर्तुं शक्नोति पश्य तस्य रूपमेव एवमस्ति इतः एवम् आगच्छति अनन्तरम् एवं गच्छति शब्दः अपि एवमेव गच्छति किल यदा ओङ्कारस्य उच्चारणं करोति आ उ मा इति अस्ति ओङ्कारे ओङ्कारस्य उच्चारणमेवमेव करणीयम् आ इति आरम्भः आ इति पृथक् उच्चारणीयं नास्ति तत्र अधिकसमयं किं भवति अधिक उच्चैः किं भवति किल तदेव ब्रह्म सृष्टि वयं वदामः किल सामान्यतया सृष्टि शब्दस्य अपि सृष्टि आ इति तत्र ब्रह्मशक्तिः भवति तत्र यस्मिन् समये भवान् अ इति उच्चारणं करोतु ओम् इति उच्चारणं करोति भवान् एव चिन्तयतु कुतः सः शब्दः आगच्छति भवतः अन्तरङ्गे ओम् इति भवान् वदति भवतः नाभिः अधः गच्छति किल ओम् इति न तदेव उच्चारणे भेदः अस्ति ओम् इति भवान् वदतु अत्र अधः गच्छति ततः आरभ्य अनन्तरं किम् ऊ इति तद् बृहत् जायमान शङ्खः दृष्टवन्तः किल इतः गच्छति अनन्तरम् एवं भवति तद् अनन्तरं इति गत्वा लयं प्राप्नोति तद् साक्षात् अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि शब्दः एवमेव आगच्छति नादोपासनाय तदेव वयम् अष्टोत्तरवारम् उपविश्य साक्षादेव ओङ्कारम् उक्त्वा पश्यतु अस्माकम् अन्तरङ्गादागच्छति मध्ये विकासं प्राप्नोति अन्ततो गत्वा अस्माकम् अत्र लयं प्राप्नोति इति यदा वयं कुर्मः तादृशं यदा वयं सर्वदा नादोपासनां कुर्वन्तः भवामः अस्माकम् एकाग्रता मिलति एकाग्रता यदा भवति किञ्चित् किञ्चित् प्रकाशः भवति अन्तरङ्गे प्रकाशः इत्युक्ते एतदेव इति न चिन्तयतु तद् एकैकपदस्य भिन्नभिन्न अर्थः जातः प्रकाशः इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञानमित्युक्ते नालेज् न ज्ञाने इत्युक्ते अनुभवः अनुभूतिः अन्तरङ्गतः एकः अनुभवः आगच्छति सुखस्य अनुभवः तदानीं वयं पठामः लोके किमपि न आवश्यकं सुखनिमित्तं सुखनिमित्तम् अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा करणीया नास्ति तस्मादेव ऋषि वदन्ति किल ऋषि इत्युक्ते स्वान्तसुखाय किमर्थं जपं करोति इति पृच्छति किमपि नास्ति तस्य सुखं तस्य सुखम् इत्युक्ते प्रपञ्चस्य सुखमेव अस्माभिः स्वार्थतया न चिन्तनीयम् हा सः तस् स्वस्य सुखार्थं करोति वा अस्माकमिव न तद् तस्य सुखं यदा भवति तं परितः यदस्ति प्रपञ्चमस्ति सर्वं पश्यतु एकं पुष्पमस्ति उत्तमतया एकपुष्पस्य विकासः भवति चेत् किं भवति सुगन्धः आगच्छति किल पुष्पस्य सुगन्धः सर्वत्र आगच्छति पुष्पं परितः ये सन्ति पुष्पेण भवितव्यं नास्ति तदर्थम् अवगतं पुष्पस्य समीपं ये आगच्छन्ति पुष्पस्य एकः सर्कल् भवति खलु तत् सर्कल् मध्ये के सन्ति ते सर्वे तद् सुखम् अनुभवन्ति सत्यम् अथवा पुष्पं ये पश्यन्ति कस्य कस्य दृष्टिगोचरं भवति तत्र तिष्ठति चेदपि सः तस्य आनन्दम् अनुभवति पुष्पस्य तावत् सामर्थ्यमस्ति किन्तु अस्माकं समीपं कोऽपि आगच्छति चेत् स्वयं चिन्तनीयं मम समीपं कोऽपि आगच्छति चेत् सः सन्तोषम् अनुभवति वा अथवा दुःखम् अनुभवति वा मम वाक्यैः किल अहं कदा पदानि वदामि कथं पदानि वदामि तद् श्रुत्वा तस्य आनन्दः भवति वा दुःखं भवति वा भवान् स्वयम् अवगन्तुं शक्नोति भवतः अन्तरङ्गतः शङ्खनादम् आगच्छति वा अथवा अपशब्दः आगच्छति वा अपशब्दः इत्युक्ते पूर्वं शङ्खः एव हस्ते अस्ति वयं दृष्टवन्तः किल अत्र कौरवाः शङ्खनादं कृतवन्तः माता उक्तवती आरम्भे एव किं कोलाहलमभवत् तत्र तेषामपि अस्ति शङ्खा एव अस्ति किन्तु ते कर्तुं न शक्तवन्तः अहङ्कारेण किल भीष्मपितामहः प्रथमं स्वीकृत्य कृतवान् कत् ध्वनिः किम् इति उक्तवान् सिंहध्वनि सिंहस्य ध्वनिं शृणोति चेत् सन्तोषम् अनुभवति वा वयं भयम् अनुभवामः भीतिम् अनुभवामः सः महानेव तद्वयम् अङ्गीकुर्मः सिंहः तु शक्तः एव किन्तु सिंहस्य ध्वनिं शृणुमः वयं समीपं न गच्छामः दूरं गच्छामः किल तदेव भीष्मस्य स्वभावः तदेव अहम् उक्तवान् भीष्मः नायकः न अत्र खलनायकः अस्ति सः अन्यकः एकैकः अनन्तरं यः दुर्योधनः कृतवान् सर्वे मिलित्वा किं कृतवन्तः कोलाहलं कृतवान् किन्तु अत्र पश्यतु यदा भगवतः आगमनमेव उक्तवन्तः तदा कथम् उक्तवन्तः ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रथमतु इत्युक्ते उत्तम एकरथे इत्युक्ते जीवनरथमेव तत्रत्य रथम् अन्यत् किमपि न शुद्धं रथं तदेव ततश्वेतैः हयैः युक्ते तत्रत्य इन्द्रियाणि अश्वाः किल तत्र अश्वाः सन्ति अश्वाः एव अस्मान् बहिर्नयन्ति खलु अवगच्छति खलु पुनः विवरणं करणीयं नास्ति नेत्रमेव मां बहिः नयति अथवा श्रोत्रमेव नयति अथवा बहिः विद्यमानविषयम् अन्तः रङ्गं प्रति कः आनयति पञ्चेन्द्रियाणि एव पञ्चेन्द्रियाणां द्वारा एव अहं बहिर्गच्छामि पञ्चेन्द्रियाणां द्वारा एव मयि सर्वम् आगच्छति मयि इत्युक्ते सप्तमी भक्ति मयि इन् मम अन्तरङ्गं प्रति एतत् सर्वम् आगच्छति अथवा अहं सर्वं वस्तुं प्रति गच्छति स्वयमपि सर्वमपि इन्द्रियद्वारा एव तानि इन्द्रियाणि तत्र भगवतः आगमने कथमासीत् श्वेतैः हयैः अश्वः एव श्वेतैः इत्युक्ते शुद्धाय भवतः अन्तरङ्गतः भवतः चिन्तनानि उत्तमानि सुन्दराणि एव बहिः आगच्छन्ति चेत् भवान् उत्तमानि सुन्दराणि वस्तूनि एव लोकतः स्वीकरोति चेत् भवतः आत्मा इति यद्वदति अथवा मनः इति आत्मा इति अनन्तरं स्वीकुर्मः मनः इति यद्वदति तद् शुद्धं भवति किल तादृशशुद्धं भवति चेत् भवतः शङ्खनादं कीदृशशङ्खनादं भवति ओम् इति पाञ्च मन्त्रः भवति मूलमन्त्रः मधुरं भवति अन्येषां मनसि तेन उत् ये धर्मकार्ये प्रवृत्ताः भवन्ति तेषां सर्वेषाम् आनन्दः भवन्ति किन्तु अनन्यदपि अग्रिमपङ्क्तिमध्ये वदति यद्दुष्कार्ये सन्ति तेषां कथं भवति तेषां भयं भवति युद्धं युद्धमेव अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि പാണ്ഡവാനാം കൗരവാണാം മധ്യേ സ്വഭാവാനാം ദുസ്വഭാവാനാം മധ്യേ യുദ്ധം യുദ്ധമേവ യുദ്ധം ഇത്യുക്തി കഷ്ടമേവ ഖലു യുദ്ധേ നാശായ ഭവതി തത് വയം ജാനീമഹ അസ്മാകം അന്തരം കിയത് കഷ്ടം വയം അനുഭവാമഹ കഥാചിത് ഏകകാര്യം ഉത്തമകാര്യം ഇതി അഹം ജാനാമി കരണീയം ഇതി ജാനാമി ഏഷഹ കിന്തു കിയത് സംഘർഷഹ ഭവതി സംഘർഷമേവ കിം ഇതി വദതി सङ्घर्षस्यैव किं नामात्र युद्धं किल द्वन्द्वं सङ्घर्षः इत्युक्ते परस्परं घर्षणं परस्परं सङ्घर्षः भवति परस्परं घर्षणं यदा अन्तरङ्गे भवति तदेव युद्धं किल तत् युद्धम् अस्माकम् अन्तरङ्गे भवति बहु कष्टमेव तत् तस्मिन् समये कदाचित् किं भवति तस्मिन् समये उत्तमः चेदपि किं भवति विषादः भवति डिप्रेशन् इति सर्वं सर्वदा वयं शृणुमः किल

किल शिशुजन्म भवितव्यं पुत्रलाभाय एव करणीयं तद् तदर्थमेव खलु इदानीं किम् इदानीं सा शक्ति वयं किं किं पठामः पत्रिकां स्वीकृत्य पठतु किल सर्वम् अशीतिवयः अभवत् अनन्तरम् औषधं स्वीकृत्य खादति किमर्थं कामोत्पादनार्थं कथं लोकः अस्ति इति पश्यतु किल नारदस्य एका कथां वदति किल नारदः भगवान् सम्पूर्ण भगवान् एतत् मध्ये पतितवान् किं कथा अस्ति पुराणे मृत् मध्ये मृत् इत्युक्ते मड् यत् मड् मध्ये सः एकः वराः जन्म स्वीकृतवान् किल वराहः कुत्र जीवनं करोति मट् मध्ये जीवनं करोति सः तद् जन्म स्वीकृतवान् जन्मकार्यं समाप्तं पुनः आगन्तव्यं किल सः आगतवान् तथा नारदः गत्वा कथा एव नारदः गत्वा बोधयति हे भगवान् भवान् किं कुर्वन् अस्ति तदा सः वदति एतद् बहु सुखकरमस्ति इत्युक्ते मड्मध्ये अनेकशिशवः सर्वे मिलित्वा मड्मध्ये एव तस्य तत्रैव शुद्धिः अस्ति इति चिन्तयति किल वयमपि तदेव वयं न जानीमः इतः गच्छामः चेत् एतत् मास्तु मम मयि कीदृशी शक्तिः अस्ति तद् एकवारं चिन्तयामः चेत् किं किं भवति किन्तु तद् वयं न चिन्तयामः तत्रैव भूत्वा तत्र पतामः तादृशविषादः उत्तमजनानामपि भवति तदेव अत्र कस्य अभवत् अर्जुनस्य अभवत् अर्जुनः उत्तमबुद्ध्या एव आगतवान् समीचीनः एव धर्मयुद्धार्थमेव एतत् पङ्क् पङ्क्तिं पश्यतु सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव തുമുലോ വ്യനുനാദയൻ അധവ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ദാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദെ ധനുരുദ്ധ്യമ്യ പാണ്ഡവ പശ്യതു ഭഗ കഥമാഗതവാൻ ഇതി वदति अर्जुनस्य ആഗമനമേ വകില अर्जुनः കഥമാഗതവാൻ ഇതി वदति धनुरुद्यम्य इत्युक्ते कः अर्थः धनुः തത് ഉദ്യമ്യ इत्युक्ते स्वीकृत्य युद्धं कर्तुमेव आगतवान् सः युद्धं कर्तुमेव तत्र आगतवान् नो चेत् किमर्थं धनुः स्वीकृत्य आगतवान् धनुः उद्यम्य किमर्थम् आगतवान् प्रवृत्ति समो सामान्युदाहरणं समयः नास्ति तदेव प्रातःकाले उत्थातव्यम् इति चिन्तयतु प्रातःकाले उत्थानम् अहं सर्वमपि निश्चयं कृतवान् श्वः प्रातः उत्तिष्ठामि अहमेव निश्चयं कृतवान् अन्य कोऽपि न भगवान् न उक्तवान् आगत्य श्वः प्रातः उत्तिष्ठतु इति अहमेव निश्चयेन कृतवान् श्वः प्रातः अहम् उत्तिष्ठामि कदा उत्तमकार्याणि यदा अहं श्रुतवान् सद्बुद्धिः यदा अभवत् मयि मम मयि विद्यमानपाण्डवाः कार्यं कृतवान् सद्बुद्धया तदा अहं निश्चयं कृतवान् प्रातः उत्तिष्ठामि सर्वम् अपि अङ्गीकृत्य अलारपर्यन्तं स्थापयित्वा कर्णसिद्धता एव किल एषः अपि तत्सर्वं कृतवान् पाशुपतास्त्रं प्राप्तुं तपः कृतवान् कः अर्जुनः युद्धं कर्तुमेव किल कर्णं मारयितुमेव तद् सः तदर्थमेव इति सः उपासनां कृत्वा प्राप्तवान् एवमेव सः आगच्छति सिद्धा निद्रां कर्तुं गच्छामः वयं तदा सिद्धा भूत्वैव कृत गतवन्तः उत्थातुं सर्वसिद्धतां कृत्वा स्थापितवन्तः किन्तु प्रातःकालः यदा भवति अलार्म् यदा शब्दं करोति तदानीं किं भविष्यति तदा एव अस्माकम् आलस्यं जटत्वं किल मन्दं मन्दं वदति अनन्तरम् उत्तिष्ठतु अद्य विरामः किल अद्य शनिवासरः किल अथवा ह्यः अहं कदा निद्रां कृतवान् ह्यः अहं विलम्बेन कृतवान् एकादशवादने द्वादशवादने निद्रां कृतवान् कः उक्तवान् द्वादशवादनपर्यन्तम् उपविशतु इति भवान् द्वादशवादनपर्यन्तं किं कार्यं कुर्वन् आसीत् लोकसेवनं वा भवान् किमपि फेस्बुक् पश्यति अथवा अन्य लघु लघु कार्याणि चिन्तयतु अथवा सिनिमां पश्यति किमपि कृत्वा मम निश्चयस्य उपरि मम एव दृढता नास्ति तदा न उत्तिष्ठामः खलु तदा तस्मिन् समये एकरीत्या कदाचित् जडत्वमेव भवति कदाचित् विषादमागच्छति विषादं कर्तुमेव आगतवान् तथापि अहं किञ्चित् इतोपि डप्त् अस्ति तत्र किञ्चित् बहु उत्तमानि कार्याणि मां वदति भवान् न उत्तिष्ठति चेत् उत्तमम् इति अवगन्तुं शक्यते भवतः आरोग्यार्थं भवता निद्रा करणीया एतत् सर्वम् उत्तमम् उत्तममेव किल वयं यदा शृणुमः सत्यम् अहम् अङ्गीकृतम् एकं द्वितीयं मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति द्वितीयं तृतीयं ओ मम इदानीम् अद्य अद्य कार्यालयः गन्तव्यः नास्ति मम कार्यं नास्ति तस्मात् अहं निद्रा एवं पासिटिविलि अस्मान् बा बाधते अस्माकम् उपरि बाधा भवति खलु तदा वयं समाधानं प्राप्नुमः तत्र दुर्योधनादयः न अस्माकं दुःस्वभावः केवलं न पासिटिव् अस्मिन् लोके बहु उत्तम उत्तमगुणाः सन्ति अर्जुनस्य तदेव अभवत् भीष्मं पितामहं दृष्टवान् द्रोणाचार्यं दृष्टवान् भिन्नभिन्नजनाः एतान् सर्वान् मारयित्वा मम कृते किं वयं चिन्तयामः एतत् मम आरोग्यं गच्छति मम किं सुखं गच्छति एतत् सर्वं समाप्य मम कृते प्रातः उत्थाय ब्रह्मविद्या नावश्यकम् किल इतोपि उत्तमं निद्रां करोमि तदेव न मिलति चेत् न मिलतु एवं सर्वं वदामः खलु लघु लघु विषयेषु अपि तदा गच्छति अत्यन्तसामान्यविषये उक्तवान् कामः भवतु क्रोधं भवतु लोभः भवतु तत्र सर्वम् एतादृशचिन्तनम् आगच्छति तदा एव भगवान् तत्र सूचयति वयं कदाचित् उत्तमस्वभावकारणेन उत्तमजीवनं कृत्वा कृत्वा वयं तादृशीं बुद्धिं वयम् आनयामः किन्तु तदापि कदाचित् रक्षणं प्राप्तुं न शक्नुमः तत्र विषादः भवति तद्विषादः विषादः भवति चेत् किम् इति अग्रे वदति भगवान् तस्यैव उपदेशं ददाति विषादस्य गमनं भवितव्यम् इत्युक्ते सरलं न तत् विषादः आगच्छति इत्युक्ते ततः गन्तव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः किं करणीयं पुनः पुनः प्रयत्नः तदेव महा सम्पूर्णगीतायाम् अस्ति तद् किल बहुवारं भिन्नभिन्नरीत्या अर्जुनस्य कृते उपदेशं कृतवान् തസ്യ ബോധം നബോധം അന്തതോഗത്വം കിം പ്രദർശിതവാൻ സഹ ഏകാദശ അധ്യായ അസ്തി കില വിശ്വരൂപമേവ ദർശിതവാൻ എതത് പ്രപഞ്ചം സമ്പൂർണമഹമേവ തഥാ എവ സഹ അംഗീകൃതവാൻ ഊ തഥാ സഹ തദനന്തരം ശ്ലോകാ സന്തി ഖലു ദ്വിതീയധ്യായ അസ്തി ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിതേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈച്ചത് അന്യത് ഇത്യുക്തെ ചില ഇത്യുക്തെ കേചന ജനാ आश्चर्यवत् वदति भवतु बहु अद्भुतकरमस्ति अथवा आश्चर्य सर्वे अपि आश्चर्येण एव उक्तवन्तः ये ये ईश्वर अनुभूतिं प्राप्तवन्तः कस्यापि कृतिं स्वीकृत्य पश्यतु किल मेल्पत्तूरु भट्टपादः उक्तवन्तः किं सौन्दर्योत्तरतोपि सुन्दरतरं कथं पदानि आगच्छति इति पश्यतु सौन्दर्यम् इति यदस्ति सौन्दर्योत्तरम् इत्युक्ते उपरि अत्यन्तं सौन्दर्यं ततोपि अधिकसौन्दर्यं किमस्ति पदमेव नास्ति वक्तुं किल तदेव भगवान् अस्ति सः साक्षात् दृष्ट्वा उक्तवान् किल यस्य कस्यापि तादृशं ये ईश्वर अनुभूतिं प्राप्तवन्तः ते अथवा एतद् अनुभूतवन्तः एकवारं प्राप्तव एक एकक्षणं यदा किं वदामि तडित् आगच्छति किल इत्युक्ते तडित् इत्युक्ते लैट्निङ्ग् एक एक स्पार्क् स्पार्क् एव किन्तु वयं जानीमः एक लैट्निङ्ग् मध्ये कियत् जन्म भवति प्रपञ्चे जानाति किल तत् एतत् किं वदामि भिन्नभिन्नसस्यानि सस्य सर्वस्यापि यत् जीवनार्थम् आवश्यकम् एक लैट्निङ्ग् मध्ये ददाति तत् एकप्रकाशस्य तादृश अन्तरङ्गतः एक लैट्निङ्ग् भवति चेत् पर्याप्तं सम्पूर्णम् अनन्तरं शान्तं भवति अस्माकम् अवगमनं भवति तदर्थमेव सहस्रविधेन भगवान् वदति किमर्थं पुनः पुनः वदति इति अस्माकं संशयः भवति किन्तु वयं न अवगच्छामः तावत् दूरं गतवन्तः किल इदानीं कथमस्ति अस्माकं चित्रं कथमस्ति अद्य ड्राकुला चित्रमेव अस्ति चेत् अथवा राक्षसस्य चित्रमेव अस्ति चेत् तत् एकमेकं निर्मार्जनं करणीयं खलु प्रथमं निर्मार्जनम् इत्युक्ते हा ततः रिमूव् करणीयम् अनन्तरमेव मया अन्यत् डोट् करणीयं तत्र बहु कार्यमस्ति तदेव भगवान् पुनः पुनः कारणं चिन्तनं बहु शीघ्रं न आगच्छति एतत् सर्वम् इदानीं वयं श्रुतवन्तः सम्यक् अस्ति इति सर्वं वयं चिन्तयामः किन्तु झट् इति इतः बहिर्गच्छामः सर्वं विस्मरामः प्रथममेव वयं बहु शक्यं प्रथमवारं स्वीकरोति किल एक एकैकवारं मनसा एकम् एकं स्वीकरोति तदा अनन्तरं गृहं गच्छति कार्यालयं गच्छति अन्यत् सर्वमपि गच्छति तदेव तत् सत्सङ्गः आवश्यकः इति वदति यदा सत्सङ्गः भवति मिलित्वा चिन्तनं कुर्मः तादृशजनाः यदा मिलन्ति न्यूनातिन्यूनं वयं पुनः पुनः पुनः पुनः चिन्तयामः चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा किं भवति तद् क्लियर् भवति किल एकं पात्रमस्ति इति चिन्तयतु ताम्रस्य पात्रं कोपर् अथवा पित्तले किमपि तद् वयं यदा तत्र मार्जनं कुर्मः कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कथं भवति शैनिङ्ग् सुवर्णस्य विषये वदति किल ताडनं यदा यदा प्राप्नोति एवमेव किल सुवर्णस्य अधिकशोभा भवति अधिकम् अग्निमध्ये स्थापयति अधिकं ताडयति अधिकं शुद्धं भवति अधिकशोभा भवति एवमेव अस्माकं जीवने अपि वयम् अस्माकम् अन्तःकरणं यदस्ति तस्य परिशीलनं कुर्मः कुर्मः कुर्मः वयं तत् प्राप्तुं शक्नुमः तावदेव वयं समापयामः एय्ट् तर्टि नैन् तर्टि अभवत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति यस्य कस्यापि संशयः